ພວກອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ພວມຟ້າວຟັ່ງສ້ອມແປງສິ່ງທີ່ຫັກພັງເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ ຈາກພະຍຸຝົນມໍລະສຸມທີ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຄອກສ໌ບາຊາ ປະເທດບັງກລາເທດ ບ່ອນທີ່ການຄຳນວນວ່າມີ ພວກອົບພະຍົບອາໄສຢູ່ ກ່ອນສະພາບການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ວ່າມີປະມານ 1 ລ້ານຄົນ ລີຊາ ສະໄລນ໌ ສົ່ງລາຍງານມາໃຫ້ວີໂອເອ ຈາກນະຄອນເຈນີວາ ດັ່ງສາລີຈະສະເໜີລາຍລະອຽດໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ພວກ ອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດລາຍງານວ່າ ຝົນຕົກໜັກຍັງຈະມີສືບຕໍ່ໄປໃນສັບປະດານີ້ ໃນສູນຄອກສ໌ບາຊາທີ່ແອອັດ ເປື້ອນເປິໄປດ້ວຍຂີ້ຕົມ ທີ່ມ້າງເພທຳລາຍເຮືອນຊານຕູບຜາມເກືອບ 275 ຫຼັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 11 ຄົນ ລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນເວົ້າວ່າ ຝົນຕົກໄດ້ເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນ 26 ແຫ່ງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຕົກຢູ່ໃນສະພາບສ່ຽງຫຼາຍພັນຄົນ ທ່ານຊາລີ ຢັກສ໌ລີ ໂຄສົກອົບພະຍົບຂອງອົງການສະຫະປ ະຊາຊາດເຕືອນວ່າ ຄວາມຮ້າຍແຮງຍັງຈະມີຢູ່ ເພາະວ່າອີກ 4 ເດືອນ ລະດູມໍລະສຸມຈຶ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ພວກອົບພະຍົບອາສາສະໝັກ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອພວກຄອບຄົວຕ່າງໆທີ່ມີ ຄວາມຈຳເປັນ ເຊິ່ງເພິ່ນກ່າວວ່າ In some cases, this involved rescuing refugees from shelters destroyed by landslides. ໃນບາງກໍລະນີ ນີ້ແມ່ນມີສ່ວນພົວພັນກັບການກູ້ໄພພວກອົບພະຍົບຈາກບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ຖືກທຳລາຍຍ້ອນດິນເຈື່ອນ ພວກເຮົາໄດ້ຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນໄປຢູ່ບ່ອນ ຊົ່ວຄາວ 2,137 ຄົນ ບາງທີກໍຍ້ອນວ່າບ່ອນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກທຳລາຍຢ່າງໜັກ ຫຼືບໍ່ກໍຍ້ອນຄວາມລະວັງລ່ວງໜ້າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງກລາເທດ ແລະພວກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ໄດ້ພາກັນກະກຽມຢ່າງໃຫຍ່ ເພື່ອ ປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງລະດູມໍລະສຸມ ທັງນີ້ແມ່ນມີລວມທັງການຍຶດໂຄງລ່າງຂອງຕຶກທີ່ຢູ່ຕາມຄ້ອຍໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນໜາຂຶ້ນຕື່ມ ການຫາທາງລະບາຍນ້ຳໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ການສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະຂົວຂຶ້ນຕື່ມ ທ່ານຢັກສ໌ລີເວົ້າວ່າ ພວກທີມງານຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປບ່ອນຕ່າງໆ ເພື່ອສຳຫຼວດເບິ່ງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະມີຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ທ່ານເວົ້າວ່າ ສິ່ງຂອງສຸກເສີນທີ່ມີໄວ້ລ່ວງໜ້າ ພ ວມຖືກແຈກຢາຍ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສ້ອມແປງຄືນໃໝ່ ແລະຮື້ຟື້ນຄືນເຮືອນຊານທີ່ເພພັງ ໂຄງການອາຫານໂລກລາຍງານວ່າ ດິນເຈື່ອນຫຼາຍຄັ້ງໄດ້ທຳລາຍສາງເກັບມ້ຽນອາຫານສຳລັບຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງ ຢາ ເປັນຈຳນວນພັນໆຄົນ ທີ່ໄດ້ເອົາໄປເກັບໄວ້ລ່ວງໜ້າເພື່ອການແຈກຢາຍ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຢູ່ໃນສູນຕ່າງໆ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ການແຈກຢ າຍນີ້ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນເສົານີ້ ອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດລາຍງານວ່າ ວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພຫາຍະນະຈະມີສືບຕໍ່ໄປຕະຫຼອດລະດູມໍລະສຸມ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງຂໍຮ້ອງຕໍ່ປະຊາຄົ ມນານາຊາດເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ໃນດ້ານການພະຍາຍາມຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ຄົນໄວ້ ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານເງິນສົດແມ່ນມີຢູ່ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໄດ້ຮັບເງິນໄປແຕ່ພຽ ງ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດ 920 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນ ສາລີ ຈິດຕະວໍຣະວົງ ວີໂອເອ